ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຕາງໜ້າຂອງເດັກກຳລັງເປີດການລົນນະລົງໃໝ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ນິດໄສ ການກິນຂອງເດັກນ້ອຍ ສະພາມະເຮັງເປັນຜູ້ນຳໃນພາລະກິດນີ້ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າການລົນນະລົງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງບວກໃນຊີວິດຂອງໄວໜຸ່ມ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນກໍ ເປັນການນັ່ງລົດທຳມະດາ ແຕ່ສະພາໂລກມະເຮັງໄດ້ປະເມີນວ່າ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປກັບຈາກໂຮງຮຽນ ພວກຊາວໜຸ່ມຈະໄດ້ຮັບຮູ້ການໂຄສະນາຢ່າງໜ້ອຍ 25 ຢ່າງ ກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງ ດື່ມທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ ຊັອກໂກແລັດ ເບີເກີ ຊິບ ແລະ ນ້ຳອັດລົມ ການກວດສອບລົດເມທີ່ຊິດນີ ປີ 2022 ພົບວ່າການໂຄສະນາອາຫານຫຼາຍກວ່າ 4 ໃນ 5 ຫຼື 83 ເປີເຊັນ ແມ່ນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ການກວດສອບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນເຄືອຂ່າຍຂົນສົ່ງສາທາລະນະຂອງແມວເບີນ ໃນປີ 2019 ພົບວ່າ 2 ສ່ວນ 3 ຫຼື 61 ເປີເຊັນ ຂອງການໂຄສະນາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ແມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ມີໄຂມັນ ນ້ຳຕານ ແລະ ເກືອສູງ ທ່າ ນ Claire Hughes ຜູ້ຈັດການດ້ານໂພຊະນາການຂອງສະພາໂລກມະເຮັງ ກ່າວວ່າ ມີຄວາມໜັກໃຈຕໍ່ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ We know that unhealthy food marketing influences kids, it influences ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ການຕະຫຼາດອາຫານທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ມີອິດທິພົນຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ມັນມີ ອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ ມັນມີອິດທິພົນຕໍ່ອາຫານທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຊື້ ມັນມີອິດທິພົນຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າລົບກວນ ຫຼື ແອ່ວພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຊື້ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍມີອິດທິພົນຕໍ່ການກິນຂ ອງເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເດັກ ການສຳຫຼວດຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍທີ່ດຳເນີນໃນປີ 2018 ພົບວ່າເດັກນ້ອຍແມ່ນມີທ່າອ່ຽງສອງເທົ່າທີ່ຈະຂໍອາຫານຈ າກພໍ່ແມ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນຈາກການໂຄສະນາ ນອກນັ້ນຍັງພົບວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ສຳຜັດກັບການໂຄສະນາອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມໃນລະດັບສູງ ມີທ່າທີຢາກຈະລອງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ ສຳຜັດກັບການໂຄສະນາລະດັບຕ່ຳ ຜົນຂອງການທີ່ເອີ້ນວ່າອຳນາດຂອງການແອ່ວນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຕະຫຼົກ ອົງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄວາມອ້ວນພີກ່າວວ່າ ປະມານ 67 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ ນ້ຳໜັກທີ່ບໍ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະມານ 25 ເປີເຊັນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ທ່ານນາງ Jane Martin ຜູ້ບໍລິຫານງານຂອງຝ່າຍລັດຖະບານກ່າວວ່າ ບັນຫານີ້ເລີ່ມຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕອນອາຍຸນ້ອຍ
And the worrying thing is that people are entering these unhealthy weight ແລະ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍຄື ຜູ້ທີ່ເລີ່ມທີ່ນ້ຳໜັກຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບບໍ່ດີເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາມີ 46 ເປີເຊັນຂອງຄົນອາຍຸ 18 ຫາ 24 ປີ ດັ່ງນັ້ນພວກນີ້ແມ່ນເຍົາວະຊົນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ ທີ່ຢູ່ໃນປະເພດນ້ຳໜັກຜິດສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ທ່ານສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ພະຍາດເບົາຫວານຊະນິດ 2 ໂລກຫົວໃຈ ແລະ ມະເລັງບາງຊະນິດໃນໄວໜຸ່ມ ເພາະວ່າທ່ານມີຊີວິດຍືນຍ າວກັບການແບກນ້ຳໜັກນີ້ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງນັ້ນ ໂດຍການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຕະຫຼາດຂອງສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດມີບົດບາດສຳຄັນໃນຮູບແບບການກິນຂອງຄົນ ສະພາມະ ເລັງກຳລັງເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ພວກເຂົາກຳລັງລິເລີ່ມການລົນນະລົງສອງຄັ້ງ ໜຶ່ງໃນລັດ New South Wales ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ Our Kids Our Call ແລະ ອີກໜຶ່ງໃນ Victoria ຊື່ວ່າ Food Fight ຂ່າວສານຂອງພວກເຂົາແມ່ນຄືກັນວ່າ ຈຳເ ປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢຸດເຊົາການຕະຫຼາດອາຫານທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ແນໃສ່ເດັກນ້ອຍ Claire Hughes ເປັນຫ່ວງໃຍເປັນພິເສດກ່ຽວກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງໄວໜຸ່ມ ທີ່ມັກຈະມີອັດຕາການອ້ວນສູງຂຶ້ນ ແລະ ປັນຫາສຸ ຂະພາບອື່ນໆ ເຊິ່ງການຕະຫຼາດອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດນີ້ ເປັນຕົວເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ There are sort of higher
ມີອັດຕາສູງຂຶ້ນໃນເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານສັງຄົມ ສະນັ້ນໂດຍສະເພາະ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮົາກຳລັງກ່າວເຖິງປັນຫາຄວາມສະເໝີພາບເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ກ່ຽວພັນກັບການກິນທີ່ຖື ກສຸຂະລັກສະນະ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ການກ່າວເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງອາຫານຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍ Jane Martin ກ່າວວ່າ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະ ຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປ່ຽນແປງນັ້ນ ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສຳ ຄັນ ນາງກ່າວວ່າ ການຕີລາຄາ ແລະ ການໂຄສະນາອາຫານກໍຕ້ອງປ່ຽນແປງເຊັ່ນກັນ around a third of the energy in the diets of adults and children even more in adolescents ປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງພະລັງງານໃນອາຫານຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າໃ ນເດັກນ້ອຍຊາຍໄວໜຸ່ມ ແມ່ນມາຈາກອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເຊິ່ງສູງໃນເກືອ ໄຂມັນ ນ້ຳຕານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນການຕະຫຼາດແທ້ໆ ພວກ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນລາຄາ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນການໂຄສະນາ ການສົ່ງເສີມລາຄາເພື່ອສົ່ງເສີມອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ລັດຖະບານກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງນະໂຍບາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ ໃນເດື ອນທັນວາ 2021 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ Greg Hunt ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດປ້ອງກັນສຸຂະພາບ 10 ປີ ທ່ານກ່າວວ່າ ຈຸດລວມຂອງລະບົບສຸຂະພາບຈະປ່ຽນໄປຈາກການປິ່ນປົວຄົນເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສະ ບາຍ ມາເປັນຮັກສາຄົນໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ການເດີນທາງທຸກຄັ້ງແມ່ນມີໄລຍະເວລາທີ່ຈຳກັດ ທຸກຊີວິດແມ່ນມີໄລຍະເວລາທີ່ຈຳກັດ ແຕ່ສຸຂະພາບຂອງສັງຄົມແມ່ນກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດທີ່ມີຄຸນ ນະພາບທີ່ຍືນຍາວນານທີ່ສຸດ ກ່ຽວການກຳຈັດສິ່ງທີ່ທຳລາຍຄຸນນະພາບຊີວິດນັ້ນ ຫຼື ລົດຄວາມຍາວຂອງຊີວິດນັ້ນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍແມ່ນຜົນທີ່ດີສອງຢ່າງທີ່ເຮົາພະຍາຍາມຈະປ່ຽນແປງ ແຕ່ສະພາໂລກມະເຮັງ ແລະ ອົງການຮ່ວມນະໂຍບາຍຄວາມອ້ວນກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໄດ້ຖືກພົບວ່າບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນເດືອນນີ້ ລັດຖະບານກາງໄດ້ຈັດພິມຍຸດທະສາດຄວາມອ້ວນແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະ 10 ປີຂ້າງໜ້າ ມັນຈະຊີ້ນຳລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າລົງມືປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມອ້ວນ ໃນຂະນະທີ່ມີການພິມຂອງຍຸດທະສາດນັ້ນ ຄະນະຮ່ວມດ້ານນະໂຍບາຍຄວາມອ້ວນພີໄດ້ສະແດງ ຄວາມຫວັງວ່າມັນຈະໝາຍເຖິງຈຸດປ່ຽນແປງ ໂດຍໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ມີການກະທຳພຽງເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະ 10 ປີ ແຕ່ຍຸດທະສາດສຸດທ້າຍເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມອ້ວນ ບົດລາຍງານປີ 2015 ຂອງອົງການ OPC ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັ ງເກດວ່າ ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຈາກການຕະຫຼາດອາຫານທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລະບົບຄວາມສະໝັກໃຈ ໃນລະບົບກຳກັບໂດຍຕົນເອງ ດຳເນີນງານໂ ດຍອຸດສາຫະກຳອາຫານ ແລະ ການໂຄສະນາເອງ ໃນການນຳສະເໜີຕໍ່ສູນກາງຄູ່ຮ່ວມງານປ້ອງກັນອົດສະຕຣາລີໃນປີ 2016 ທ່ານ ດຣ Gary Sacks ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານນະໂຍບາຍອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Deakin ໄດ້ກ່າວ ວ່າ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຫຼາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ພຽງແຕ່ຂາດການຕິດຕາມຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ
WHO ມີບົດລາຍງານທັງໝົດ ຂະເຈົ້າພຽງແຕ່ອ່ານຜ່ານໆເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງທັງໝົດມີລາຍຊື່ຍາວຂອງຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລັດຖະບານຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ຍັງ ມີອີກວ່າ WHO ມີເປົ້າໝາຍໃນການປ້ອງກັນ NCD ມີໂຄງຮ່າງການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໂລກ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີແທ້ໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຮູ້ອີກວ່າພາຍໃນປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຊັ ກຊ້າຫຼາຍທີ່ຈະຮັບເອົາຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງພາໃຫ້ມີການເນັ້ນໃສ່ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ພາຍໃນອອດສະເຕຣເລຍ Clare Hughes ກ່າວວ່າ ມີພຽງແຕ່ລັດຖະບານດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຫ້າມການໂຄສະນາອາຫານ ທີ່ບໍ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມຈາກການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍມັກຈະເຫັນມັນ Currently in Australia, the ACT is the only state or territory government that has implemented ປັດຈຸບັນໃນອອດສະເຕຣເລຍມີແຕ່ ACT ເທົ່ານັ້ນທີ່ແມ່ນເຂດດຽວທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ການຄວບ ຄຸມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ອາຫານສາມາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດໂຄສະນາໄດ້ໃນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ນັ້ນກໍໄດ້ເຫັນວ່າການໂຄສະນາອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນລ ອນດອນໂດຍການຂົນສົ່ງສຳລັບລອນດອນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໂດຍພື້ນຖານຫ້າມການຕະຫຼາດອາຫານທີ່ບໍ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມໃນການຂົນສົ່ງຂອງສະຖານທີ່ທີ່ລອນດອນ Jane Martin ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຝ່ າຍລັດຖະບານສາມາດທົດລອງ ນອກເໜືອໄປຈາກການຫ້າມໂຄສະນາອາຫານທີ່ບໍ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມໃນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ນາງກ່າວວ່າ ເລື່ອງເຄື່ອງດື່ມອັດລົມທີ່ມີນ້ຳຕານໃນສະຫະລາຊະອານາ ຈັກອັງກິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກຂອງພວກມັນຫຼຸດລົງຢ່າງສຳເລັດຜົນ had an impact on how many of these drinks people consumed. But it also ນັ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍ ແຕ່ວ່າການເກັບພາສີແມ່ນຢູ່ກັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຫຼຸດປະລິມານນ້ຳຕານລົງ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຈ່າຍເງິນພາສີຕ່ ຳກວ່າໃນເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ນັ້ນກໍຄືສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນເຄື່ອງດື່ມຫຼາຍຊະນິດຈຶ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ນັ້ນກໍໝາຍເຖິງການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງປະລິມານນ້ຳຕານ ແລະ ນ້ຳຕານເພີ່ມ ທີ່ປະຊາ ກອນຂອງອັງກິດກຳລັງບໍລິໂພກ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມດ້ານນະໂຍບາຍຄວາມອ້ວນພີ ແລະ ສະພາໂລກມະເຮັງກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການທີ່ລົນນະລົງຖືກຕ້ອງນັ້ນມີປະສິດທິພາບໄດ້ ແລະ ພວ ກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າພໍ່ແມ່ ແລະ ລັດຖະບານຈະຖືກຍົກລະດົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ເພາະວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນເກີນໄປທີ່ຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Deborah Groarke ຂ່າວ SBS ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ